ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມແຮງກັນຢູ່ໃນໂລກທີ່ບໍ່ຄາດຝັນເລີຍວ່າ ໄດ້ປ່ຽນຈາກໜ້າມືເປັນຫຼັງມື Tengo miedo ນາງ Blanca Flores ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານນາງ Clinton ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຢ້ານກົວສຳລັບຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢ້ານກົວສຳລັບເພື່ອນຝູງ ແລະ ບັນດາໝູ່ຄູ່ຮ່ວມງານ

ຜູ້ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າທີ່ຈະຖືກເນລະເທດຈາກປະເທດກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຍົກຍ້າຍຄົນເຂົ້າເມືອງ ຄືດັ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປຈາກປະເທດນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ນີ້ພຽງແຕ່ກຽມພ້ອມທີ່ຈະກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະພາກັນຕໍ່ສູ້ ພວກເຮົາຈະພາກັນຕໍ່ສູ້ຢ່າງແຂງຂັນເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ພວກເຮົາມາທີ່ນີ້ເພື່ອຢູ່ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໜີໄປໃສ ນີ້ແມ່ນບ້ານເຮືອນຂອງ ພວກເຮົາ ທ້າວ Pedro Trujillo ເປັນຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ຈົນເທົ່າມີດຳລັດຈາກປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ອະນຸຍາດໃຫ້ລາວເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພາະວ່າລາວໄດ້ມາທີ່ນີ້ໃນຂະນະ ທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ

ຈາກສູນກາງຊັບພະຍາກອນເກົາຫຼີກ່າວວ່າ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເກົາຫຼີຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະຊາຄົມຊາວເອເຊຍ ແລະ ຊາວເກາະຊາວດອນຕ່າງໆ ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງແມ່ນກຸ່ມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບແຮງທີ່ສຸດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງພວກທີ່ບໍ່ມີເອກະສານ ໃນຂະນະທີ່ຊາວເອເຊຍ ແລະ ຊາວລາຕິນຫຼາຍຄົນພາກັນຢ້ານກົວກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ Trump ເຂົາເຈົ້າພາກັນຮວມຕົວກັນໃນການປະທ້ວ ງ ແຕ່ສຳລັບຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳ ມີຄວາມເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງໄປຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຂອງສະຫະລັດ He's like my grandpa. Maybe he's not that old, but that's what I feel like. He is ທ່ານ David Wang ຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຄືກັນກັບພໍ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບາງທີທ່ານບໍ່ໄດ້ເຖົ້າປານນັ້ນ ແຕ່ນັ້ນແມ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທ່ານ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງເປັນແບບຢ່າງ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ລົງເຖິງພື້ນຖານ ທ່ານ David Wang ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນສະໜັບສະໜູນທ່ານ Trump ໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ໄດ້ເຊື່ອໃນ ໂຕຂອງທ່ານຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍໆຢ່າງ Education, Immigration, Homeland Security ທ່ານ David Wang ກ່າວວ່າ ມັນຈະເປັນເລື່ອງການສຶກສາ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຄວາມປອດໄພໃນສະຫະລັດ ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄືທ່ານດໍໂນ ພອນສະຫວັນໃນການປາກເວົ້າຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຮັກທ່ານຍ້ອນສິ່ງນັ້ນ ແລະວິທີທ່ານໂຈມຕີທາງການເມືອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ທ່ານກ່າວໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢ້ານບໍ່ກ້າເວົ້າ ແລະພວກເຮົາຮັກທ່ານຍ້ອນສິ່ງນັ້ນ ແ ລະປະຊາຊົນກໍໄດ້ກ່າວອອກມາ ທ່ານແວງກ່າວວ່າ ກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳ ເລີ່ມດ້ວຍສະມາຊິກ 3 ຄົນ ແລະໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 8,000 ຄົນຢູ່ທົ່ວປະເທດ ສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຕົ້ ນຕໍມາຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທ່ານແວງກ່າວວ່າ ກຸ່ມຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນສະໜັບສະໜູນທ່ານທຣຳ ເປັນຂະບວນການທີ່ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແກ່ທ່ານໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານແວງມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະມີອະນາຄົດທີ່ດີສຳລັບຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຈີນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊາວລາຕິນຫຼາຍຄົນ ແລະອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອ ເຊຍສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ກຳລັງພາກັນລໍຖ້າຢາກຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະ 4 ປີຂ້າງໜ້າ ຈະແຕກຕ່າງຢ່າງໃດກັບ 8 ປີທີ່ຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA